SBS ລາວ ໂດຍວິທະຍຸ ອອນລາຍ ແລະໂທລະສັບມືຖື ໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ດັ່ງສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ຄັນຊິເວົ້າແທ້ໆແລ້ວ ມັກມີພະຍາດນັ້ນພະຍາດນີ້ລະບາດຂຶ້ນຕະຫຼອ ດມາ ບໍ່ວ່າຊາ ບໍ່ວ່າໄຂ້ຫວັດນົກ ບໍ່ວ່າຂີ້ຮາກສອງຫົນ ອະຫິວາ ແລະອື່ນໆຕ່າງໆນານາ ແຕ່ພະຍາດທີ່ຮ້າຍແຮງອັນໜຶ່ງ ແມ່ນພະຍາດໄຂ້ເລືອດອອກ ທີ່ວ່າສຳລັບປີນີ້ ຫຼືວ່າ 6 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ຈຳນວນຄົນທີ່ເປັນໄຂ້ ເລືອດອອກໃນລາວ ມີຫຼຸດລົງມາກມາຍເຕີບ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ທ່ານສົມດີ ມີໄຊ ລາຍງານມາໃຫ້ຮູ້ຈາກຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງວ່າ ອັນນີ້ກໍມີໄດ້ລາຍງານເນາະວ່າ ຈຳນວນຜູ້ປ່ວຍພະຍາດໄຂ້ເລືອດອອກໃນສາທ າລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນ ທຳອິດຂອງປີນີ້ເນາະ ຖ້າທຽບກັບຊ່ວງເວລາດຽວກັນຂອງປີທີ່ແລ້ວ ໂດຍຂໍ້ມູນຈາກກະຊວງສາທາລະນະສຸກລາວ ກະບອກວ່າ ຈົນເຖິງຂະນະນີ້ ເນາະ ກະພົບຜູ້ປ່ວຍພະຍາດໄຂ້ເລືອດອອກແລ້ວ 428 ຄົນ ຂະນະທີ່ຫວ່າງປີກ່ອນນີ້ກະພົບຢູ່ທີ່ 1,081 ຄົນ ຊຶ່ງການທີ່ຈຳນວນຜູ້ປ່ວຍລົດລົງນັ້ນ ກໍເປັນຜົນມາຈາກຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານ ໃນການຢັບຢັ້ງການ ກະຈາຍຂອງພະຍາດ ແລະປະຊາຊົນກໍມີຄວາມເຂົ້າໃຈໃນໄຂ້ເລືອດອອກນີ້ຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ແລ້ວກໍຮູ້ຈັກວິທີປ້ອງກັນຫຼາຍຂຶ້ນເນາະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກລາວກໍຍັງຄົງກະຕຸ້ນໃຫ້ປະຊາຊົນ ຊ່ອຍກັນ ກຳຈັດແຫຼ່ງຂະຫຍາຍພັນຂອງຍຸງ ທີ່ເປັນໂຕນຳພາແຜ່ກະຈາຍຂອງໄຂ້ເລືອດອອກ ເນັ້ນໃຫ້ຊຸມຊົນຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມໃຫ້ສະອາດ ລວມເຖິງການກຳຈັດຍຸງລະກະໜອນນ້ຳເນາະ ກ່ຽວກັບພະຍາດໄຂ້ ເລືອດອອກນີ້ນະ ມັນກະເປັນພະຍາດອັນເກົ່າແກ່ວ່າຊັ້ນເຖາະ ບໍ່ວ່າໄທບໍ່ວ່າລາວກໍພະຍາຍາມປາບປາມນີ້ນະ ແຕ່ວ່າກ່ຽວກັບຍຸງນີ້ກໍມັນ ມັນ ມັນເປັນ ຕົ້ນຕໍທີ່ວ່າແຜ່ຜາຍແມ່ພະຍາດໄຂ້ເລືອດອອກນີ້ ຂໍຖາມທ່ ານແດ່ວ່າ ຢູ່ໃນລາວໃນໄທກໍ ຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄປໄທນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າສັງເກດເຫັນ ຍຸງນີ້ມັນມີ 2 ຊະນິດ ສັງເກດເບິ່ງໂດຍເຜີນໆນີ້ນະ ຍຸງຊະນິດໜຶ່ງຫັ້ນ ມື້ເວັນມັນກະກັດ ທຸກເວລາມັນກັດ ແລະຍຸງຊະນິດໜຶ່ງຫັ້ນ ພໍແຕ່ຄ່ຳໆແລ້ວມັນມາ ເດິກໜ້ອຍໜຶ່ງມັນກໍຫາຍໄປຈັ່ງຊີ້ນະ ຍຸງທັງສອງນີ້ມັນ ມັນ ຄັນມັນຕອດມັນກັດແລ້ວມັນ ມັນແຜ່ຜາຍແມ່ພະຍາດອັນມາເລເຣຍ ຫຼືວ່າເລືອດອອກຫຼືບໍ່ເນາະ ເທົ່າທີ່ທາງກະຊວງສາທາລະນ ະສຸກອອກມາໃຫ້ຄວາມຮູ້ປະຊາຊົນເນາະ ອ່າ ຫຼັກໆກະຊິເປັນຍຸງລາຍເນາະ ທີ່ໃຫ້ ທີ່ເປັນໂຕແຜ່ຜາຍພະຍາດໄຂ້ເລືອດອອກເນາະ ແຕ່ວ່າຍຸງຍາມກາງຄືນນີ້ຊິເປັນຍຸງດຳໂຕນ້ອຍໆຈັ່ງຊີ້ເນາະ ມັນກໍຊິເປັນ ຍຸງປະເພດພວກຍຸງລຳຄານ ເຮັດໃຫ້ລຳຄານຈັ່ງຊີ້ເນາະ ແຕ່ວ່າຍຸງທີ່ມາລາເຣຍນີ້ຊິເປັນຍຸງກົ້ນປ່ອງ ຂາຍາວໆ ໂຕຍາວໆ ສ່ວນໃຫຍ່ມັນຊິຢູ່ນຳພວກສວນຢາງເນາະ ທີ່ວ່າຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າສັງເກດເບິ່ງນີ້ ນະ ເຮົານັ່ງເບິ່ງໂທລະພາບຢູ່ນີ້ ກຳລັງເລີ່ມຄ່ຳ ຫົວຄ່ຳນີ້ມາແລ້ວ ຍຸງໂຕໃຫຍ່ໆ ມັນຢາກດຳໆໜ້ອຍໜຶ່ງດອກ ເດິກໆມາແລ້ວມັນກໍຫາຍໄປ ແຕ່ວ່າອັນຍຸງຕົວນ້ອຍໆຫັ້ນນະ ມັນເກັ່ງແທ້ໆ ອັນຂ້າພະເຈົ້າວ່າມັນຕ້ອ ງຮຽນຈົບມະຫາວິທະຍາໄລກຸງເທບໝົດລະ ມັນ ມັນເກັ່ງ ມັນມາທີ່ມາຈັບຂາເຮົານີ້ ເຮົາເຮັດມັນມອຍມາ ມັນມາຈັບຄ່ອຍໆນີ້ ພໍແຕ່ວ່າເຮົາເໜັງ ເຮົາ ເວົ້າງ່າຍວ່າເອົາມືຊິໄປຕົບມັນ ພໍແຕ່ຍໍມືຂຶ້ນນີ້ ຟິ້ວ ມັນບິນໜີ ແລ້ວ ມັນ ມັນຮູ້ແລ້ວຫັ້ນນະ ມັນເກັ່ງຫຼາຍ ອັນຍຸງຕົວນ້ອຍໆທີ່ວ່າຂ້າພະເຈົ້າເວົ້ານີ້ ມັນ ມັນ ມັນ ມັນແຜ່ຜາຍທັງສອງພະຍາດຕິ ຫຼືວ່າແນວໃດ ອັນນີ້ທາງການເຂົາບໍ່ໄດ້ລະບອກນັ້ນວ່າຍຸງທີ່ມາຍາມຄ່ຳໆ ມັນຂະຫຍ າຍ ຫຼືແຜ່ຜາຍພະຍາດໄຂ້ເລືອດອອກບໍ ຖ້າເປັນຍຸງດຳເນາະ ຖ້າເປັນຍຸງດຳຍາມກາງຄືນ ສ່ວນໃຫຍ່ມັນຊິມາກາງຄືນ ມັນກະເຮັດໃຫ້ເປັນໂລກຂອງ ພວກຂອງໂລກພະຍາດເທົ້າຊ້າງເນາະ ເທົ້າຊ້າງ ອັນ ຢູ່ ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີເນຍ ມັນກະມີຍຸງຫຼາຍຊະນິດຄືກັນ ລະກະ ມັນກະແຜ່ຜາຍພະຍາດຄືກັນລະ ແຕ່ວ່າຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າສັງເກດເຫັນນີ້ ຍຸງປະເທດ Australia ນີ້ ຈັກມັນຈັ່ງ ຈັ່ງໃດ ມັນເງີະງາກ ມັນໂງ່ ມັນຈ້າແນວ ໃດກໍບໍ່ຈັກແຫຼະ ມັນມາຈັບເຮົານີ້ ຫຼືວ່າມັນບໍ່ຢ້ານບໍ ເອົາມືໄປເຕາະໆຂາມັນ ມັນກະເສີຍ ມຶງ ມັນຍັງເຕະຄືນວ່າໜີໆ ຊິກິນວ່າຊີ້ ໄມ້ຖູ່ຄີບເອົາກໍໄດ້ວ່າຊັ້ນເຖາະ ມັນ ມັນ ມັນ ຫຼືວ່າມັນຫິວຫຼາຍຈັ່ງໃດກໍບໍ່ຈັກແຫຼະ ແຕ່ ວ່າຍຸງໃນປະເທດໄທນີ້ ຫຼືວ່າປະເທດລາວກໍດີນີ້ແມ່ນ ຫຼືວ່າຫວຽດນາມ ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ວ່າຊັ້ນເຖາະ ມັນເປັນຍຸງທີ່ວ່າສະຫຼາດຫຼັກແຫຼມ ວ່ອງໄວ ລະກະຮູ້ຈັກກັດ ຮູ້ຈັກກິນ ຮູ້ຈັກລອດຜ້າຊອກຜ້າເສື້ອ ລອດມຸ້ງເຂົ້າ ເຂົ້າໄປ ໄປກັດໄປຕອດຢູ່ໃນ ໃນມຸ້ງວ່າຊັ້ນເຖາະ ແລ້ວກ່ຽວກັບເລື່ອງພະຍາດໄຂ້ເລືອດອອກນີ້ນາ ທີ່ວ່າຢູ່ໃນລາວມີຫຼຸດລົງມາກມາຍນີ້ກໍ ຢູ່ໃນໄທເດ ມັນເປັນຈັ່ງໃດສະພາບການ ຄັນວ່າລາວຫຼຸ ດນີ້ກໍ ໄທກໍຊິຫຼຸດຄືກັນຕົວະ ໂດຍ ໂດຍທຳມະຊາດເນາະ ປົກກະຕິພວກພະຍາດໄຂ້ເລືອດອອກ ສອງປີມັນຮຸນແຮງເທື່ອໜຶ່ງເນາະ ມັນຊິມີຮ້າຍແຮງເທື່ອໜຶ່ງ ແຕ່ວ່າໃນສະພາບການຂອງປະເທດໄທຕອນນີ້ກໍຖືວ່ າຫຼຸດລົງຢູ່ ແຕ່ກໍຫຼຸດລົງບໍ່ຫຼາຍ ມື້ກີ້ນີ້ທ່ານເວົ້າວ່າພະຍາດໄຂ້ເລືອດອອກນີ້ ທຸກສອງປີມັນ ມັນມີນ້ອຍລົງແລ້ວກໍ ແລ້ວກໍມີຫຼາຍຂຶ້ນ ແປວ່າມັນບາສອງປີແມ່ນບໍ ແມ່ນ ກະຄືມັນປະມານເນຍ ປະມານ ຫຼື ຫຼືບາປີເວັ້ນປີຈັ່ ງຊີ້ ມັນຊິມີຄົບຮອບຂອງມັນຢູ່ ມັນລັກສະນະເປັນ ເປັນຈັ່ງຊີ້ມາ ມາຕະຫຼອດຢູ່ ໂອ ກະແປວ່າແມ່ພະຍາດນີ້ມັນໄປຝຶກຊ້ອມການບຸກລຸກຄົນປີໜຶ່ງ ແລ້ວມັນຈັ່ງໂຜ່ອອກມາບຸກລຸກໃໝ່ ໂອ້ ມັນກະເກັ່ງເນາະ ແລ້ວກ່ຽວ ກັບການທີ່ວ່າເປັນໄຂ້ເລືອດອອກໃນລາວນີ້ນະ ໃນຊຸດນີ້ທີ່ວ່າມີໜ້ອຍຫຼຸດລົງນີ້ກໍ ມີຂ່າວບອກໃຫ້ຮູ້ ຫຼືວ່າຂໍ້ຄວາມ ຫຼືວ່າຂໍ້ມູນແນວໃດບອກໃຫ້ຮູ້ບໍວ່າ ແຂວງໃດເນາະເປັນຫຼາຍກວ່າໝູ່ໃນຊຸດນີ້ ຕອນນີ້ຍັງບໍ່ມີຂໍ້ມູນ ລະບຸອອກມາເນາະວ່າຢູ່ແຂວງໃດຈັ່ງໃດ ລະກໍລວມເຖິງຜູ້ເສຍຊີວິດຈາກໄຂ້ ໄຂ້ເລືອດອອກນີ້ກະຍັງ ຍັງບໍ່ມີລາຍງານຕົງນີ້ອອກມາ ມີແຕ່ຜູ້ປ່ວຍຊື່ໆເນາະ ຊຸມຊົນຂອງທ່ານ ການສົນທະນາຂອງທ່ານ SBS ລາວ